جيئن ته انسان ذات جي لاء آهي تنهن ڪري زبان انهيء پيغام کي آڏي نه ايندي. هڪڙي زبان کي ٻي زبان ۾ نقل ٿي سگهندي. ڇو ته هر قوم ۽ قوم، هر زبان ۽ زبان جي وچ تي هڪڙي مشترڪه ايراضي هوندي آهي، جيڪا انهن ٻنهي زبانن کي ڄاڻندي آهي. اها مشترڪه ايراضي اها پروگرام کي کڻي هلندي آهي اڳتي. جڏهن دين ان قوم جي سرحدن تي پهچندو معنيٰ ٻئي ملڪ ڏي نڪري ويو آهي جيستائين زبان ۽ فهم جو مسئلو آهي اها مشڪل انهي طرح حل ٿيل آهي تنهن ڪري ڪنهن قوم ڏي دين جو اچڻ اهو مقصد ان منجهان صرف آساني آهي ٻيو ڪجهه اهڙي طرح هڪڙي رسول کي ٻڌايو پنهنجي سڄي قوم کي هدايت ڪري هن ۾ شڪ نه آهي ته شرف مليو انهيء قوم کي، جنهن ۾ الاهي ڪتاب نازل ٿيو. شرف مليو اولين انهيء قوم کي جن منجهان رسول اٿيو. باقي ذاتي شرف ته انسان ذات جي لاء آهي. انسان ذات دنيا جي اندر ايڏي وڏي عظمت واري ذات آهي جو ٻه شيون هن کي عزت جي طور مليون آهن، عزت جا شاهد آهن. نبين جي جي پيدائش انسان ذات منجهان هڪڙي عزت جو شاهد.

بيفرمانن جا نتيجا ٻڌايل آهن قوم کي تنبيهه ڪرايل آهي ته جيئن اهي ان ڳالهه کي سمجهي هن عظيم شان پروگرام کي اڳتي هلائن جو ڪتاب چورائڻ جو حقدار هن جي مقابلي ۾ ڪا ٻي شيء ڪانهي. هن جون آيتون ايتريون مضبوط، مضمون ايڏا واضح، تبليغ ايڏي عمدي، جو ڪتاب آهي ته هي آهي. الف لام را تلڪ آيات الڪتاب، اهي آيتون هن ڪتاب جون ۽ قرآن مبين جون، واضح قرآن چٽو پڌرو هن جون آيتون، جنهن جا اصول صاف، دلائل روشن، احڪام معقول، اعجاز اعليٰ درجي جو، فيصله ڪن ڳالهيون، رب تعاليٰ فرمائي ٿو پشيمان ٿيڻ جي پوء ڪهڙي ضرورت آهي مڪي جي مشرڪن کي رب تعاليٰ جو حڪم آهي ته پشيمان ٿيڻ جي پوء ڪهڙي ضرورت آهي ڪم ڪري وٺو هاڻي هڪڙو اهڙو موقعو ايندو ربما يود الذين ڪفروا لو ڪانوا مسلمين ڪافر چوندا ڪاش جي اسان مسلمان هجون ها ائين ٿيو معنيٰ رب تعالا جي ڳالهه کي اسان مڃيون ها اسلام جهڙي دولت هجي ها اسان وٽ جو ان وقت ڪيترا مسلمان جرائم پيشه جرم جي سزا پائي سرڪي نڪري ويندا رب تعاليٰ جي فضل سان آخرت ۾ دنيا جي جهان ۾ به ساڳي اها ڳالهه ابن انباري جو چوڻ آهي ته هي عام آهي دنيا ۽ آخرت ٻنهي جي لاء آهي ربما ڪفران حتيٰ ڪه جنگ بدر ۾ اهو حال هيو مڪي جا ڪفار مسلمانن جو کليل غلبو ڏسي تائيد غيبي ڏسي دلين ۾ اهو محسوس پيا ڪن، اهڙا اکر پيا چون ته ڪاش جي اسان اڳي مسلمان ٿيون ها، اهڙي ذلت اڄ اسان کي سامهون آئي، ستر ماڻهو مري ويا، گرفتار ٿيا، جنهن اسلام جي دولت سان مهاجر فقير، اوس خزرج جا ڪاشتڪار ماڻهو، ايڏي وڏي متڪبرين قريش جي سردار کي جيڪي دنيا ۾ نڪ کڙو ڪري هلندا ها. انهن کي نيچو ڏيکاريو. اسلام جي دولت هئي، تنهن تي حسرت انهن ڪئي. ربما يود الذين ڪفروا لو ڪانوا مسلمين انهيء ڏينهن حسرت ڪيائون. ابن انباري ٿو چئي ته دنيا ۾ به اهو آهي. آخرت جي لاء ته ظاهر آهي جيڪو مان اڳ ۾ چيو. اتي ته حسرت ئي حسرت آهي. جان ڪني جڏهن ٿيندي، ساهه نڪرندو، انهيء وقت به حسرت هوندي.

جنهن ڪنهن کي چئبو آهي ته ڇڏيس ڇائي پائي، نٿو مڙي ته ان جي اها معنيٰ ڪانه هوندي آهي ته وڃي اهو ڪم ڪر. امر تحقير يلههم الامل اميدون انهن کي ڀلي لهو ۾ ۾ وجهن، غفلت ۾ وجهن، فسوف يعلمون ويجهو ڄاڻندا اهي هلي پنهنجي وقت مقرر تي پشيمان ٿيندا ۽ خبر پوندن ته ٻيلي اسان غلطي ڪئي اتي پوء نصيحت هنن تي جڏهن ڪارگر ناهي هن وقت ته هڪڙو وقت ايندو جو عقل انهن کي پوء ايندو انهي وقت پوء چوندا ته جيڪر اسان ڪيون ها ڪجهه وما اهلڪنا من قرية الا ولها ڪتاب معلوم اسان ڪنهن بستيء ڪنهن ڳوٺ کي ڪو نه ڪو هلاڪ ڪيو آهي مگر دفتر هيو آهي لکيل هڪڙو ان دفتر لکيل جي مطابق ماڻهن تي عذاب ايندو هلاڪت ايندي يا ٻين کي مدد ڪنداسون

وقت مقرر آهي، زبردست شڪست جو سامهون توهان کي ڪرڻو پوندو، تنهن وقت ۾ حڪومت الله تعاليٰ اسان کي ڏيندو، هاڻي اهڙا غريب، صعلوڪ، مسڪين جيڪي انهن جي غلامي حيثيت وارا ماڻهو اهي انهيء تحريڪ ۾ شريڪ ٿيا ته هنن کي تڪبر آيو نه؟ هو خود نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي چون پيا اي فلاڻا تو تي جو ذڪر نازل ٿيو آهي تون چئين ٿو قرآن نازل ٿيو آهي انڪ لمجنون تون ته ديوانو آهين تون ته ديوانو آهين اهو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي چيائون ڀلا مشرڪ مڪي جا اهي ڳالهيون ٻڌي ڪيئن ٿا پت ڪن استهزا جي طور تي چون پيا

حڪمت هوندي آهي، مصلحت هوندي آهي، ڪا سنت الاهي پوري ٿيڻي هوندي آهي، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اها سنت خدا جي هڪڙي عادت آهي ملائڪن جي وفد فوج وغيره ايندي آهي تڏهن جڏهن هن قوم کي تباهه ڪرڻو هوندو آهي باقي ائين ملائڪ حفاظت وارا اهي هر ڪنهن سان آهن ڏسڻ ۾ ڪونه ايندا آهن ڏسڻ وارا ملائڪ جڏهن ايندا ته پوء اهو ڪم پورو ٿي ويندو هن ماڻهو جو ماڻهو جڏهن مرندو آهي ملائڪ ڏسندو آهي نه شخصي موت يا قومي موت پوء اتي ملائڪن جو ظهور اهو توهان جي نفعي ۾ ته ڪونهي اهو حق معنيٰ ڪم پورو ٿيڻ وما ڪانوا اذا منظرين پوء ته توهان کي مهلت ڏنل به ڪانه هوندي ان عقاب ۾ عذاب ۾ مؤخر هجن ڍر ڏنل هجي ڍر نه ٿيندي منظر به معنيٰ مؤخر تاخير ڪرايل انا نحن نزلنا الذڪر اسان هي نصيحت نازل ڪئي آهي، قرآن پاڪ، وانا له لحافظون اسان هن جا حفاظت ڪندڙ آهيون، جو قرآن توهان ڏي موڪليو اٿئون، ان جي اسان حفاظت ڪنداسين، توهان جو استهزاء، توهان جو ضد، هي جيڪو قرآن آڻڻ واري سان آهي، جنون جي نسبت ٿا ڪيو، اهو قرآن جي حامل تي، نه قرآن تي، نه قرآن جي مڃيندڙن تي اثر ڪندو.

جو انهن هن کي جاء ڏني، پنهنجي دلين ۾ هنن حقارت رکي ته اسان استهزاء جي قوت انهن ۾ وڌي، پوء هنن اٿي ائين ئي ڪيو آهي. لا يؤمنون به ڪونه ايمان آڻيندا، قد خلت سنت الاولين اڳين جو طريقو اهو گذري چڪو آهي، هنن تي به اهو ئي ايندو. لو فتحنا عليهم بابا من السماء جيڪڏهن آسمان مان ڪو دروازو کوليون ها.

اتان گهمي گهتي ڏسي وائسي، ملائڪن سان ملي هليا اچن، قرآن شريف وغيره جون آيتون نازل ٿيندي ڏسن ته به چوندا ته سڪرت ابصارنا معنيٰ حيرت ابصارنا حبست عن الرويت الحقيقيه حقيقي رويت کان اسان جي اکيون بند ٿي ويون ائين چوندا بل نحن مسحورون پر نه اصل جادو اسان تي آيو آهي پر نظر بندي ٿي آهي هڪڙيء جي ٻي شيء ويٺا ٿا ڏسون ولقد جعلنا في السماء بروجا الله ٿو فرمائي ته آسمان ۾ ته گهڻا سامان آهن مان توهان کي ٻڌايان ٿو عجيب عجيب قصا آهن اتي ته وڏا اتي شيطانن جو عمل دخل ٿيندو ئي ڪونهي رب تعاليٰ انهن ۾ برج رکيا آهن جادو بادو ته ڪونهي. اهي ڏسي عجائبات پوء پاڻ پريشان ٿين ها. بروج معنيٰ درجا، طبقا. زيناها للناظرين ۽ ڏسندڙن جي لاء اسان هن آسمان کي سينگاريو آهي ۽ سهڻو ڪري پيش ڪيو آهي.

۽ ان شيطانن سان سو ڪوڙ ملائي وري اهي ماڻهن سان ڳالهيون ڪن ڳالهه هڪڙي انهن جي لاء ڪافي آ جيڪا سچي هوندي بس مڙئي انهن جادوگرن ۽ ڀوپن جون ڳالهيون حرڪتون پيون دنيا ۾ هلنديون پيا ماڻهن کي گمراهه ڪندا غيب جون خبرون چوندا اسان ٻڌون ٿا فلاڻ الله تعاليٰ اتي انتظام ڪري ڇڏيو آ مطلب هي آهي ته هي شيطان اوڏهن ڪونه چڙهندا اهي به جيڪڏهن لو آهي مٿي نه جيڪڏهن اسان هنن کي مٿي نيون ها ته چون ها ته اسان جي چشم بندي ٿي آهي رب تعالا فرمائي ٿو پر شيطانن کي موڪل ڪانهي هيڏانهن هي شيطان هن مکال تنهن ڪري ڪونه ٿيو ربط اهو ٿيو وڃي مٿي مضمون سان هن جو هڪڙا نه شيطان جنن جا ٻيا شيطان آهن انسانن جا جنن جا شيطانن کي ئي اسان نٿا ڇڏيون جيڪي ايڏي ڪوشش سان انسانن جي شيطانن کي وري آسمان جي سوراخ ڪاڏانهن هئا مطلب اهو ٿيو والارض مددناها زمين کي اسان مد ڪيو آهي باعدنا بين اطرافها و بسطناها زمين کي ڪشادو ڪيو اٿئون في راي العين ڏسڻ ۾ ظاهر القينا فيها رواسي ان ۾ اسان بار وڌا آهن رواسي جمع راسيت جي راسيت چئبو لنگر کي جبل مضبوط وجهي ان کي سوگهو جهليو آهي. انبتنا فيها من ڪل شيء موزون ڦٽائي سون هر شيء ان ۾ جيڪا انداز سان آهي، وزن سان هر شيء پيدا ٿيل آهي. ميوا، ڦل، ان سڀ ڪنهن کي پنهنجو پنهنجو وزن آهي. هڪڙو شخص هو جو انهيء کي عجب لڳو هن ڳالهه تي سنهڙو ڦل به ڏسي ٻيرن جو ۽ چيائين ته ايڏڙن ٻيرڙن ڪرڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي الله کي گدرن ۽ هنداڻن جيڏا هيڏا هيڏا ٻير هجن ته ماڻهو کائي ڀرت ڪري ها اهو هن جي دل ۾ خيال آيو اهڙي ٻير جي وڻ هيٺو سمهي پيو هو هي لطائف ۾ لکن ٿا ڳالهه مٿئون ٻير جو اچي ڪريس ته ڪو اهڙي اک يا نڪ يا اهڙي چپ تي لڳس اچي تنهن ۾ خاصو ڌڪ لڳس محسوس ڪيئي ته جيڪڏهن اهو اڄ ڇانهين هنداڻي جيڏو هجي ها ته پوء ته منهنجو منهن ڀڃي وجهي ها پوء شڪر ڪيئي خدا جو چي الله حڪيم آهي هتي ٿو اچي ته من ڪل شيء موزون اسان هر شي موزون ڪئي آهي پنهنجي انداز ۾

اهو سڀ مان رزق پيدا ڪيو آهي، توهان رازق ته ناهيو. هيڏيون اسان جون عنايتون آهن. وان من شيء الا عندنا خزائنه هر شيء جا اسان وٽ خزانا آهن نه آهي ڪا شيء مگر اسان وٽ ان جا خزانا معنيٰ اسان قادر آهيون تنهنجي ايجاد تي تڪوين تي انعام تي جيڪي گهرون اسان ڏيون ايجاد ڪريون

لواقح جمع ملقحة جي معنيٰ بار بردار، جيئن ڪنهن جي پيٽ ۾ ٻچو هجي، هوائون به اهي ڪڪرن کي کڻي ائين ٿيون هلن. ٻي به معنيٰ ڪئي اٿن ناقلة للاشجار جراثيم اللقاح وڻن ۾ هڪڙا آهن اجزا نرن جا ٻيا اجزا آهن مادين جا. نر جي اجزاء کي مادي جي اجزاء تائين الله تعالي پهچائي لقاح جو انتظام ٿو ڪري هوا جي ذريعي اهي اجزاء هوا جي ذريعي نرن کجن منجهان مادين کجن ڏي نرن وڻن منجهان مادين اجزاء هڪ ئي وڻ ۾ ڪيترا ٿيندا آهن کجن ۾ رڳو جدا آهي

اسان جياريندا آهيون ماريندا آهيون نحن الوارثون اسان وارث آهيون معنيٰ وارث جيئن پوء بچندو آهي مورث مري ويندو آهي تان ساري دنيا ختم ٿي ويندو وري مان مالڪ هوندو ساري دنيا جو الله تعالي پنهنجي صفات ڪامل سان باقي هوندو پوء فرمائيندو لمن الملڪ اليوم

قبر جي مٽي اتان الله تعالي ڪڍندو جانورن جي پيٽن مان الله تعالي هن کي ٻاهر ڪندو سمونڊ جي تهن منجهان الله تعالي موٽائيندو هوا ۾ فضا ۾ جيڪي ذرات انسانن جا پکڙيل آهن انهن کي الله تعالي گڏ ڪندو ائين ئي انسان کي ته پيدا ڪيو اٿئي موٽائڻ ڪهڙو مشڪل آهي جڏهن انسان جي پوري اجزاء کي ائين کڻي گهڙي کن جي لاء خيال ۾ رکو ته ساري دنيا ۾ پکڙيل آهي رب تعاليٰ غذائن خوراڪن ۽ انهن جي ذريعي هڪڙي ماڻهوء جي پٺي ۾ آندو وري ٻئي جي پيٽ ۾ آندو خودا کاڌا کائن ٿا ڪهڙي ڪهڙي ملڪ جا خون جا ذرا پيدا ٿين ٿا اها غذا ٿي بڻجي هن جي جسم ۾ اچي ٿي الله تعاليٰ وٽ آسان ٿي

ڪنو گارو مٽيء کي ڇڏبو آهي ته اها چيڪي ٿيندي آهي جڏهن هن ۾ ڪجهه وقت لڳندو آهي سو الله تعاليٰ انسان جي مٽي ڳوهرائي ڇڏرائي هئي ٻه ٽي ڏينهن ته گارو ڪري الله تعاليٰ آفا آيات آفاقيء کي ڇڏي پورو ڪري هاڻي آيات انفسي کي شروع ٿو ڪري

جن ڄڀي منجهان پيدا ٿيل آهن، باهه جي ڄڀي منجهان انسان کي مٽي مان اربع عناصر جي ترڪيب ٻنهي ۾ آهي، هوا، باهه، پاڻي، مٽي جن ۾ به لڀي ماڻهو ۾ به اتي باهه جو مادو غالب هتي مٽي جو مادو غالب باقي اجزا ٻيا تنهن ڪري انسان ۾ ڪثافت آهي آر پار نظر نه ويندي جن ۾ نفاست آهي باهه ۾ آر پار نظر ويندي آهي گرمي حرارت هوندي آهي ته نظر ته پرتي پوندي آهي نه تنهنڪري جن جي لطافت سبب اهي ڏسڻ ۾ نٿا اچن ماڻهو ڪثيف آهي تنهنڪري ڏسڻ ۾ اچي ٿو گهاٽو باقي اربع عناصر هن ۾ به آهي هن ۾ به قتل غارت موت اذيت درد رنج نسل ٻيو ٽيون سڀ حيوانيت وارا ٻنهي ۾ آهن حيوانيت ٻنهي ۾ آهي انسان جي پيدائش قال ربڪ للملائڪة اني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون الله تعاليٰ فرمايو ملائڪن کي اسان چيوسين مان انسان پيدا ٿو ڪيان مٽيء منجهان جيڪا گاري منجهان هوندي گارو هوندو رکيل مسنون ٿيل سڙيل فاذا سويته جڏهن درست ڪندس ونفخت فيه من روحي پنهنجي پنهنجو روح هن ۾ ڦوڪيندس معنيٰ پنهنجي طرفان جان هن ۾ وجهندس فقعوا له ساجدين پوء توهان هڪدم سجدو ڪجو اهو پروگرام ڏنئي هنن کي معنيٰ ان انسان جي لاء توهان وفاداري جو ثبوت ڏجو

الله تعاليٰ جي عبادت، الله تعاليٰ جي موڪليل عدالت انهيء قبلي سان هلندي، تنهنڪري عبادت منهنجي ڪريو، قبلو اهو رکو يا اها معنيٰ ڪريو. الا ابليس، مگر ابليس انڪار ڪيو، ابيٰ ان يڪون مع الساجدين، چي مون کان نه ٿيندو، سجدو ڪونه ڪبو انهيء جو. ابليس انڪار ڪيو، هن کي اختلاف ٿيو ان ڳالهه سان. انسان جي عظمت کي ابليس حسد جي پاران نه سٺو.

خلقته من صلصال تو هن کي مٽيء مان پيدا ڪيو من حمئ مسنون گاري سڙيل واري مٽي انهي مان هن کي پيدا ڪيو ٿي مان انهي جي لاء ڪونه ڪجهه ڪندس حقارت ڪئي قال فاخرج منها فانڪ رجيم نڪري وڃ انهي منجهان جيڪو اسانجو هي ميدان رحمت جو آ اتان تون نڪري وڃ يا زمري ملائڪ کان نڪري وڃ جماعت پاڪن جي کان تون الڳ ٿي وڃ مطيعين فرمانبردارن جي جماعت کان الڳ ٿي وڃ اهي سڀ معنائون اٿس منها جو ضمير ورايو جماعت ڏي جيڪو زمرو ملائڪن جو آهي زمرو اطهار جو آهي زمرو فرمانبردارن جو آهي جيڪا معنيٰ ڪريو تڙي ڪڍي رجيم تون تڙيل آهين مرجوم ماريل معنيٰ توکي هاڻي اسان ڪڍي ڇڏيوسي نيڪالي ڏئي اڳي ملائڪن سان رهندو هو، عبادت ڪندو هو. لطافت طبعي ته هئي، ملائڪ نور منجهان آهن، هي نار منجهان آهي. ايتري ڳالهه آهي ته ملائڪ تدبير تصرف ۾ محتاج مادي ڏي نه ٿيندا آهن. نفس تدبير ۽ تصرف ۾ محتاج مادي ڏي ٿيندو آهي، تنهن ڪري جن کي نفس جيڪو آهي اهو ان کي مادو کپي، ملائڪن کي ڪونه کپي مادو. اهو فرق آهي. باقي ڄڻ هڪڙي مسئلي ۾ ۽ نفس ۽ ملڪ هڪ شيء آهي. پنهنجي وجود ۾ محتاج مادي ڏي نه نفس آهي نه ملڪ آهي. نفس جني هجي يا نفس انساني هجي مادو ڪونهي نفس کي نفس آهي ان اهو ته شخص باقي هي جيڪو آهي تدبير تصرف ڪم ڪري سگهبا آهن هن مادي کان نه ڪري سگهبا سوا نه ڪري سگهبا جنن کي به مادو کپي

اختيار آ سو ته انهيء شيطان کي هيو اختيار کي ڇو اختيار ڪيئي انهيء کي اهو ڪجي وس ڪونهي هڪڙو آ اختيار ٻيو اختيار جو اختيار اختيار جو اختيار تقدير آ باقي اختيار انسان جو پنهنجي وس مڪلف انسان پنهنجي اختيارات ۾ آ

هر هڪ دروازي جي لاء آهي ان واسطي فرقو هڪڙو ورهاست ڪيل ست دروازا دوزخ جا هيٺ مٿي چيا اٿن ابن عباس ٿو چئي ته نه اهي نالا آهن انهن جا جدا جهنم سعير لظيٰ حطمه سقر جحيم هاويه اهي نالا اٿن جهنم آهن جدا شاهه صاحب جن لکن ٿا ته بيشڪ اٺ دروازا آهن نيڪ عمل وارن جي لاء ائين دوزخ کي وري ست دروازا آهن بدعمل وارن جي لاء. بهشت جو هڪ دروازو وڌيڪ آهي جو خاص الله تعاليٰ انهن کي اهڙا موحد هوندا جو بغير ڪنهن عمل جي محض توحيد جي صلي ۾ ۾ انهن کي جنت ۾ داخل ڪندو. ان المتقين في جنات پوء اتي جنت ۾ تقسيم ٿي پوندي جيڪي دنيا جي اندر فرمانبردار ٿي هلندا الله تعاليٰ هن کي عزت ڏيندو ۽ جيڪي بي فرمان ٿيندا انهن جو فيصلو جدا آهي هتي رب تعاليٰ ان انسان جي متعلق جيڪي ٻه فيصلا آهن آخرت جا انهن کي بيان ٿو فرمائي

رب تعاليٰ فرمايو ته آدم عليه السلام جي پيدائش کان بعد ملڪوت کي سجدي جو حڪم ڪيو مطلب هو ته اها مقدس مخلوق آدم عليه السلام سان خلافت جي قيام ۾ وفادار همنوا هجي. ڪنهن به وقت ملڪوت کي انسان ذات سان گڏجي ڪم ڪرڻ ۾ نئين ڳالهه محسوس نه ٿئي. سجدي جو مطلب هئي وفاداري.

الڳ ڪيل هوندو ٻين کان ۽ اهو انهيء دروازي لاء مشهور هوندو. اهڙا آثار جرم جا ۽ مناسبت دروازي جي اهو امر آهي تعييني، رب جي طرفان اهڙا تعيينات ٿيل آهن. جيئن جنت جا دروازا به ڪنهن حد تائين انهي قسم جا آهن. هڪڙي دروازي جو نالو آهي ريان. روزيدار انهي دروازي کان لنگهندا. اهڙي طرح جهنم جا دروازا به مقرر ٿيل آهن. انواع جرم جا ۽ گناهه جا انهن جي لاء دروازا مقرر ٿيل آهن. هي الله جي ڪا حڪمت آهي. هاڻي پرهيزگارن جي متعلق جيڪي شيطان جي تسلط کان مستثنيٰ ٿيل آهن، الا من اتبعڪ من الغاوين، اهي ٿيا گمراهه، ان عبادي ليس لڪ عليهم سلطان، اهي ٿيا فرمانبردار، انهن کي متقي ٿو چئجي، اهي باغن ۾ هوندا ۽ چشمن ۾ هوندا. ادخلوها بسلام حڪم ٿيندو سلامتي سان اندر هلو. آمنين خاطر جمع قرار جنت ۾ داخل ٿيڻ وقت قرار هوندو ڪڏهن زور ٿيندو آهي پريشاني هوندي آهي ڀؤ ۽ حرص هوندو آهي ته مان اڳي لنگهان اها ڳالهه ڪانه هوندي فڪر پريشاني گهبراهٽ خوف هراس نه هوندو آساني سان ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا غل جي معنيٰ آهي حقد، الذي ڪان في الدنيا، انسانن جو هڪ ٻئي ۾ ڪن ڳالهين تي ضرور ڪو اختلاف هوندو آهي، خفگي هوندي آهي، اها به الله تعاليٰ انهن جي ڪڍي ڇڏيندو. جنت هڪڙي اهڙي جاء آهي، جنهن ۾ قلوب سلامت هوندا، جيئن ٻاهر سلامتي آهي تيئن قلب ۾ به سلامتي هوندي. هر ڪدورت اتي نه رهندي، هڪڙي جو حسد ٻئي تي نه هوندو، محبت الفت قول انهن جو پاڻ ۾ سلام هڪ ٻئي کي ڏسي مسرور ۽ محظوظ ٿيندا. اهو غل انهن جو نڪتل هوندو، غل چئبو آهي حسد ۽ ساڙ کي. عليٰ سرر تخت بادشاهي تخت انهن تي ويٺل متقابلين آمهون سامهون ڪرامت ۽ عزت جا تخت ويهي هڪ ٻئي ۾ ڳالهيون ٻولهيون ڪندا ملاقات ۽ نشست وقت اهڙي قسم جي ڪا به جڳهه نه هوندي جو هڪڙو ماڻهو ٻئي جي پٺيان ويهي. اهڙي صورت ۾ انهن جا نشست گاهه رکيل هوندا جو هر هڪڙو هڪ ٻئي کي پنهنجي آمهون سامهون سمجهندو. اها صورت جيڪڏهن مفروض ڪجي ته عقل ۾ دائري جي صورت ٿئي ٿي. گول هجي پوء اهي سڀ هڪ ٻئي ڏي منهن ڪيو ويٺا هوندا پر گول جيڪر ڪروي شڪل ۾ هوندو ته ڪيترا ئي ماڻهو ان ۾ هڪ ٻئي ڏي منهن ڪيو ويٺا هوندا پوء اتي هڪ ٻئي جي پٺي نه ٿي وڃي ڪنهن جي ٻئي ڏي پٺي نه هوندي ذهني صورت آهي الله تعاليٰ ٿو ڄاڻي ته ڪهڙي طرح نشست هوندي هي متقابلين جو فرمايو آهي انسان پنهنجي عقل ۾ جيڪڏهن ڪا به صورت اهڙي پيدا ڪري جنهن ۾ ڪنهن جي نشست ۾ ۾ پٺي هڪ هڪڙي جي ٻئي ڏي اڳي پوء ويهڻ نه ثابت ٿئي بس اها صحيح آهي حديث شريف ۾ آهي جنتين کي چيو ويندو اهل جنت توهان جي لاء هميشه تندرستي هوندي بيماري نه هوندي زندهه رهندو

۽ انهن کي ڪا تڪليف نه پهچندي نه ڪي اتان هنن کي ڪڍيو ويندو جو پنهنجي جاين کان نڪري مسافري ڪن جنت ۾ سفر نه هوندو سفر جون صعوبتون مشڪل مشڪلات نه هوندا الله تعاليٰ دور مان دور منزلن کي ويجهو ڪري ڏيندو ڪنهن دوست سان ملاقات ڪرڻي هوندي دل ۾ خيال ٿيندو ڏسندو دوست اچي ويو پاڻ کي خيال ٿيندس ته ٻاهر وڃان ان جي لاء عجيب قسم جي سواري جو بندوبست جو هڪڙي اک ڇنڀ ۾ ماڻهو پنهنجي انهيء منزل مقصود تي وڃي پهچي جنت جا انعام نصب چئبو آهي ٿڪ يا تڪليف کي ٿڪاوٽ تڪليف تڏهن ٿيندي آهي جڏهن ماڻهو پنهنجي طبع کان غير طبعي ۽ خلاف ڪم ڪندو آهي جنت ۾ غير طبعي ڪم ڪونه هوندا

نبئ جي معنيٰ آهي اعلم و اخبر، اعلام ڪر انهن کي، اطلاع ڪر ۽ خبر ڏي. نبئ عبادي انا الغفور الرحيم، مان بخشڻ وارو مهربان آهيان. اهو انهن کي اطلاع ڪري ڇڏ، جيئن پنهنجي تسلي ۾ رهن. ان عذابي هو العذاب الاليم بيشڪ منهنجو عذاب هو عذاب آهي دردناڪ. مجرمن ۽ متقين کي الڳ ڪيو ويندو. هر هڪ کي جدا جدا تنبيهه آهي. هر هڪ صورت ۾ الله تعاليٰ پنهنجي ڪنهن نه ڪنهن قسم سان پنهنجي ڪنهن نه ڪنهن شان سان انهن جي سامهون ظهور ڪندو. رب تعاليٰ جا اوصاف لا تعد ولا تحصيٰ.

۽ انهن جو هوش سلامت نه رهي. اگر در دهد يڪ صلاء ڪرم عزازيل گويد نصيبي برم جيڪڏهن الله تعاليٰ ڪرم جي دعوت ڏي ته عزازيل به چئي ته اسان کي به حصو ملڻ گهرجي اهو مطلب رب تبارڪ تعاليٰ جي مغفرت هوندي وڏي هوندي گرفت ان اخذ ربڪ لشديد اخذ به سخت هوندي

جتي جنهن کي پنهنجو مستقل وجود هجي. اهي جيئن ته رب تبارڪ و تعاليٰ جا سڀ صفات آهن تنهنڪري ذات وٽ ڪو تناقض ڪونهي. اهو مسئلو الٰهيات جو آهي. نبئهم عن ضيف ابراهيم وري مٿان مضمون ساڳو حضرت ابراهيم عليه السلام جو موٽي آيو

توهان خطرو نه ڪريو، اسان تو کي بشارت ڏيڻ آيا آهيون هڪ نينگر جي، جيڪو نينگر هوندو عليم، علم وارو، هوشيار، سمجهدار. اها اچي ڳالهه ٻڌي. اهي ملائڪ هيا بشرا کڻي ابراهيم عليه السلام وٽ آيا هئا.

فبم تبشرون پوء ڪهڙي بشارت ٿا ڏيو ڇا سان بشارت ٿا ڏيو انسان جي نعمت جي خوشخبريء تي اسباب تي نظر پوندي آهي اسباب حضرت ابراهيم عليه السلام جي ذهن ۾ اولاد جا اسباب تقريبن اهي پوء مردا ۽ سست ٿي ويا تنهن تي حضرت ابراهيم عليه السلام انهي ڳالهه کي محسوس ڪيو. ابراهيم عليه السلام جي قلب تي به انهي قسم جو اثر پيو. مهمان سمجهي ۽ خوشي حاصل ڪيائين. نه کاڌائون وري رنج آيو. پوء انهن ٻن صفتن جو تاثير جيڪو ملائڪن جي قلوب ۾ هيو اهو قلب تي اثر پيو. قالوا بشرناڪ بالحق جنهن اسان توکي بشارت ڏني آهي حق سچ جي رب تعاليٰ جي طرفان آيل آهي تنهن ڪري توهان انهي ڳالهه جو خيال نه ڪريو آهي بس سلام به ڏنو ۽ سلام کان بعد پوء اهو حضرت ابراهيم عليه السلام هن کي چيو ته انا منڪم وجلون معني خائفون مضطربون توهان کان خوف ڪندڙ مضطرب آهيون پريشان آهيون توهان مان اسان کي توقع مڪروهات جي ٿو لڳي غلام هتي ڪير آهي حضرت اسحاق عليه السلام جنهن جي بشارت ڏنائون تنهن وقت ۾ ابراهيم عليه السلام جي عمر هڪ سؤ ٻارهن ورهيه آهي جڏهن حضرت اسماعيل عليه السلام ڄايو تنهن وقت ۾ نوانوي ورهين جي هئي اهڙي طرح سان چيائين ته مون کي پوڙهپ آ

لامحاله ٿيندو اهو ان ۾ ڪو ڳالهه ڪانهي جو نه ٿئي فلا تڪن من القانطين قنوط ياس نااميدي معنيٰ تون اهڙي عمر تي نه پهتل آهين جو ياس جو زمانو هجي الله تعاليٰ آدم عليه السلام کي مٽي کان پيدا ڪيو انسان مان انسان کي پيدا ڪرڻو اهو ته رستو آهي عام جڏهن خاص طريقي سان الله تعاليٰ انسان کي بڻائي سگهي ٿو عام رستي سان باقي ياس ۽ نااميدي جي ڪا معنيٰ ڪانهي فرمائين ته الله جي رحمت کان نااميد نه ٿيندا آهن مگر مجرم من ۾ ڄڻ انڪار جي معنيٰ آهي الا سان اهو انڪار ٽٽي ويو

انهن ڏي اسان کي موڪليو ويو آهي. مجرم جو لفظ جي معنيٰ اها آهي ته عذاب ايندو انهن تي. الا آل لوط، لوط عليه السلام جو گهراڻو، اهو استثنيٰ آهي، انهن تي عذاب نه ايندو. انا لمنجوهم اجمعين، اسان انهن کي بچائينداسين سڀني کي، نجات ڏينداسين، باقي ان جي عورت سو الا امرأته قدرنا،

بس هيترو پورو ڪري ويا ڪم. ايترو ئي هيو. لوط عليه السلام وٽ آيا. قال انڪم قوم منڪرون هن چيو توهان اوپرا ماڻهو آهيو نوجوان ڇوڪرن جي تصوير ۾ ٿي آيا اها ڳالهه شهر ۾ مشهور ٿي وئي لوط عليه السلام جي گهر مهمان آيا آهن

ڇا جو سوال؟ ڪا ڳالهه ڪانهي انهي قسم جو جيڪو انهن جو فيصلو هيو غلط نتيجي طور اڄ اهو نڪرندو واتيناڪ بالحق اسان تو وٽ حق آندو آ وانا لصادقون اسان سچا آهيون ڳالهه سچي آ ۽ اهو سڄو حق سچ اهو آڻي ڪڍيائين معنيٰ عذاب جنهن جو تون هنن کي وعيد ڪندو هئين هو شڪ ڪندا هئا ان جي وقوع ۾ توکي ڪوڙو ڪندا هئا

ان ڳالهه جو ته رات جو حصو ڏئي معنيٰ سنجهي جو هروڀرو نه، رات جو حصو باقي هجي پوء نڪر، ڪجهه رات گذري ڪجهه باقي هجي. واتبع ادبارهم پنهنجن کي اڳي ڪري ۽ هڪل انهن کي انهن جي پٺيان معنيٰ انهن جي پويان تون نڪر مطلب ته انهن جي پويان هلجي انهن کي تڪڙو تڪڙو هڪليندو هلين. ته جيڪا پويون ڪا هڪل ايندي، ڪو عذاب ايندو، تنهن جو تاثير، اثر وغيره ٻيٽو تنهنجن تي نه پوي ۽ توهان نڪري وڃو انهيء علاقي مان عذاب جي اراضي منجهان جي نڪري وڃو ته پوء الله جو عذاب شروع ٿئي لا يلتفت منڪم احد التفات نه ڪري مڙي پوئتي نه ڏسي توهان منجهان ڪوئي هڪڙو التفات بند آهي هليا وڃو ته جيڪا هليا وڃو بس هليا وڃو جاڏي توهان کي حڪم ملي معنيٰ سڌي پاسي ڏي هليا وڃو علاقي کان نڪري وڃو جيستائين حدود آهن عذاب جا انهن کان جيئن توهان نڪري وڃو ته پوء عذاب شروع ٿيندو وقضينا اليه ذلڪ الامر مقرر ڪري ڇڏيوسي اسان اهو معاملو الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اسان اهو معاملو مقرر ڪيوسي قضينا اوحينا اليه اسان وحي ڪيوسي ڳالهه ان دابر هؤلاء ڪهڙي ڳالهه ته اهو بيان آهي ان قضا ٿيل شي جو مقضي اها شي آهي ته پاڙ ان قوم جي مقطوع ڪپيل هوندي مصبحين صبح جي وقت توهان آڌيء جو نڪرو صبح تائين توهان پري نڪري ويندؤ پٺيان عذاب صبح جي وقت ٿيندو ۽ هن جي جڙ نڪري ويندي ختم استيصال ٿيندو اول کان آخر تائين هڪڙو انهن جو ڪونه بچندو مصبحين جو مطلب داخل صبح جو داخل ٿيندا ويندا باک ڦٽندي ويندي عذاب ايندو ويندو انهن تي مصبحين جو مطلب جاء اهل المدينة يستبشرون شهر وارا هڪ ٻئي کي خوشيون ٻڌائيندا ڀڄندا آيا هو بد ڪردار قسم جا ماڻهو هيا انهن ۾ آب عزت ڪا نه هئي، ڀڄندا آيا هڪ ٻئي ۾ بشارتون ڏيندا. قال ان هؤلاء ضيفي حضرت لوط عليه السلام انهن کي چيو ته هي منهنجا مهمان آهن فلا تفضحون ان وقت تائين حضرت لوط عليه السلام انهن مهمانن کي جيئن ابراهيم عليه السلام نه سڃاتو تيئن هن واتقوا الله الله جو خوف ڪريو لا تخزون مون کي بي عزت نه ڪريو

توهان بدڪردار آهيو ان ۾ شڪ نه آهي پر هاڻي هي ته اسان سان توهان جي ذاتي زيادتي آهي انور جي ولا تخزون مون کي توهان ذليل نه ڪريو مهمانن ۾ مهمانن ۾ ۾ ذليل جو مطلب آهي منهنجي مهمانن کي بي عزت ڪري مون کي ٿا بي عزت ڪريو اها معنيٰ هتان ائين ٿو سمجه ۾ اچي ته جيڪڏهن ڪو ڪنهن وٽ اچي ۽ ٻيو اچي ان جي بي عزتي ڪري ته تقريبن هتان سمجه ۾ اچي ٿو ته اها انهن مالڪن جي بي عزتي آهي اها ڳالهه ائين سمجهه ۾ اچي ٿي تنهن ڪري اهو آداب ۾ داخل آهي ته جيڪڏهن به ڪو ڪنهن وٽ وڃي کڻي پاڻ ۾ شڪايتون هجن ته به ان مجلس جي عزت ڪجي جن وٽ شڪايت ڪجي ٿي انهن جي عزت ڪجي ان مخالف ڌر کي ڳالهائجي نه ماڻهو اڪثر فيصلن ۾ ايندا آهن پوء هڪ ٻئي کي ڳالهيون ڏيئي وجهندا آهن فيصلي جي وقت سامهون اها انتهائي بد اخلاقي آهي. مجلس جي بد اخلاقي، مير مجلس جي بد اخلاقي، ان سان اها ذلت ڪرڻي آهي. تنهن ڪري آداب ۾ اها ڳالهه شرائط ۾ وجهجي ۽ انهن کي سمجهائجي ته جيڪڏهن هن قسم جون توهان جذبات ۾ اچي حرڪتون ڪندؤ تنهن کان اڳ ۾ توهان کي ٻڌائجي ٿو ته اسان وٽ نه اچو. اها ڳالهه قرآن پاڪ جي هن لوط عليه السلام جي مطالبي منجهان سمجهه ۾ اچي ٿي. پوء جيڪي نه مڙيا ته اهي انهيء قسم جا ماڻهو چئبا جيئن لوط عليه السلام جي ڳوٺ جا ماڻهو هئا جو ڪنهن جي بي عزتي کان باز نه اچن هو پنهنجي نفساني جذبات ۾ هيا واتقوا الله خدا جو خوف ڪريو ولا تخزون مون کي رسوا نه ڪيو قالوا اولم ننهڪ عن العالمين نها ننهيٰ، منع ڪرڻ جي معنيٰ ۾، لم ننهڪ، توکي اسان منع نه ڪئي آهي، جهان وارن جي حمايت کان، چيائون، ڇا اسان توکي منع نه ڪئي آهي جهان وارن جي حمايت کان؟ سڄي دنيا جي حمايت تو هميشه ٺيڪي ۾ کنئي آهي، اسان توکي روڪيو آهي ان ڳالهه کان ته تون ٻين جي طرفداري نه ڪندو ڪر ۽ ڪنهن کي پاڻ وٽ پناهه ۾ رکي ۽ مهماني پنهنجي گهر ۾ ڏئي ۽ پوء انهن جون حفاظتون ڪري اسان توکي اڳي روڪي ڇڏيو آهي تنهنڪري اهڙي ڳالهه اها اسان جي معاهدي کان توسان ٻاهر آهي قال هؤلاء بناتي حضرت لوط عليه السلام جي انتهائي قرباني اهڙا سفاڪ اهڙا بد ڪردار اهڙا بد اخلاق لازمي طرح لوط عليه السلام کي نه مڃڻ وارا ڀلا ڪافر به ته چئبا هيئن ته ٿيو ڪافر به چئبا لوط عليه السلام جون نياڻيون مسلمان هتان يا ته هيئن سمجهجي ته کفر ۽ اسلام درميان ۾ نڪاح جو حائل نه هوندو هو يا ته هيئن سمجهجي ان وقت جي شريعت ايتري هئي يا ته اها معنيٰ ته کفر ۽ اسلام حائل هيو پر هنن کي چيائين ته توهان جو جي ايڏو مقصد آهي ته جو هي منهنجيون نياڻيون مان انهن سان توهان کي شاديون ڪرايان پوء جڏهن اهي لوط عليه السلام جو اهو چوڻ وٺن ها نه اهو ايمان هو انهن جو مسلمان ٿي پوي اهو حقيقت ۾ ڪن تفسيرن وارن اعتراض ڪيو آهي تڏهن مان اها ڳالهه ڪڍي اعتراض ختم ٿيو کفر ۽ اسلام جو حجاب هي هڪ ته ڪو نه هو. لوط عليه السلام جي گهر واري پوئتي رهي ٿي وڃي. ڪافرن واري هن کي سزا ٿي اچي. ان ۾ اشڪال ٿيندو آهي ڏاڍو. اشڪال ڪونهي هاڻي. يا ته اهو فرق ته جڏهن حضرت لوط عليه السلام کي مڃن ها بي عزتي نه ڪن ها ته پوء اهي قبول ڪرڻ سان ٿي پوندا مسلمان.